ນ້ຳມັນເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດ ຫຼື ສັງຄົມໃດກໍຕາມ ບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳມັນໄດ້ກາຍມາເປັນອຸທາຫອນຈິດໃຈຂອງຄົນລາວເລື້ອຍມາ ນັບຕັ້ງ ແຕ່ວິກິດການຂາດແຄນນ້ຳມັນທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນມີນາ 2022 ຫຼັງຈາກຣັດເຊຍເຂົ້າໄປບຸກລຸກຢູເຄຣນຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນ 1 ເດືອນກ່ອນໜ້ານັ້ນ ເຫດການຄ້າຍໆກັນກັບຕອນນັ້ນໄດ້ກັບຄືນມາສ້າງຄວາມກັງວົນໃ ຈໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນອີກ ໃນອາທິດກວ່າໆຜ່ານມານີ້ ເມື່ອບໍລິສັດນ້ຳມັນ PTT ຂອງໄທທີ່ມີຊື່ສຽງໃນລາວໄດ້ອອກແຈ້ງການໃຫ້ລູກຄ້າຊາບວ່າ ທາງບໍລິສັດປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປ ະເທດ ເພື່ອໄປຊຳລະຄ່ານ້ຳມັນທີ່ນຳເຂົ້າມາ ຊຶ່ງອາດຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ປະລິມານນ້ຳມັນບໍ່ພຽງພໍ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ປ້ຳນ້ຳມັນທີ່ເປັນລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດ ແຈ້ງການນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສ່ວ ນໃຫຍ່ພາກັນແຕກຕື່ນ ແລະ ຂຸ້ນຂ້ຽວໄປຊື້ນ້ຳມັນກັກໄວ້ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຕົວຈິງການຂາດແຄນນ້ຳມັນອາດຈະບໍ່ໜັກເໝືອນດັ່ງຕົ້ນປີກາຍນີ້ກໍຕາມ ດັ່ງທາງພະນັກງານບໍລິສັດເຊື້ອໄຟລາວ ທີ່ເປັນບໍລິສັດລັດວິສ າຫະກິດທ່ານໜຶ່ງຊີ້ແຈງໃຫ້ຟັງວ່າ ມັນບໍ່ໄດ້ຂາດ ເອີ ມັນ ເຂົາແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າເຂົາຊື່ໆ ເຂົາແຈ້ງລູກຄ້າເຂົາວ່າ ນ້ຳມັນຢູ່ຊ່ວງນີ້ມັນອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ ມັນມີນ້ຳມັນນ້ອຍ ຍ້ອນວ່າເງິນຕາຂອງເຮົານີ້ມັນຕອບສະໜ ອງບໍ່ພຽງພໍເທົ່າທີ່ຄວນ ເຂົາກໍຊິໄປເງິນ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ຄົນລາວເຮົາເປັນແນວນັ້ນ ກໍຕ້ອງຕອບຄືນ້ຳມັນບໍ່ໄດ້ອຶດໄດ້ຢາກນະ ມັນມີສະເພາະ ປຕທ ເຂົາແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າເຂົາ ພວກ ຊິບໍ່ພຽງພໍປານໃດ ຊິສະໜອງ ໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍແຫຼະ ແຕ່ກໍມີຢູ່ ສ່ວນທາງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຂອງລາວ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາຜ່ານມາ ກໍໄດ້ອອກມາແຈ້ງການຜ່ານສື່ມວນຊົນຂອງລາວວ່າ ຍັງສາມາດມີນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົ ມໃຊ້ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຊຶ່ງໄດ້ມີການນຳເຂົ້າມື້ໜຶ່ງບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 8 ແສນລິດ ສຳລັບນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ມື້ລະບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2 ລ້ານ 2 ແສນລິດ ສຳລັບນ້ຳມັນກາຊວນ ພ້ອມທັງມີປ້ຳນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຫຼາຍກວ່າ 80 ເປີເຊັນ ຂອ ງຈຳນວນປ້ຳນ້ຳມັນທັງໝົດທົ່ວປະເທດ ເປີດຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຢູ່ ທາງກະຊວງຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ມີການພິນິດພິຈາລະນາໃນການເສບຂ່າວ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂດຍອີງຕາມ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ການຟື້ນຟູສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຟື້ນຕົວຂອງທະນາຄານໂລກ ທາງກະຊວງດັ່ງກ່າວກໍຍອມຮັບວ່າ ການເພີ່ມສູງຂຶ້ນຂ ອງລະດັບໜີ້ສິນສາທາລະນະ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປຸ໋ຍ ໄດ້ພາໃຫ້ລາຄາວັດຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າຜະລິດຢູ່ພາຍໃນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ລາຄາອາ ຫານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສະຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ກະທົບຕໍ່ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຕໍ່ບັນຫານີ້ ທາງອະດີດພະນັກງານອາວຸໂສ ໃນກະຊວງການຄ້າກໍໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ ນ້ຳມັນລາຄາໂລກກະຂຶ້ນອີກ ເຮົາຊິແກ້ແນວໃດ ບາດນີ້ເສີຍ ກະໃຫ້ທອງລຸນນີ້ໄປປະຊຸມນຳເດ ເຂົາຢາກເຮັດນຳລັດ ເຂົາບໍ່ຢາກເຮັດນຳເອກະຊົນເດ ໃນລັດເຮົາບໍ່ແຂ ງແຮງແມ່ນບໍ່ ລັດມັນມີຢູ່ບໍ່ໄດ້ ລັດ ສະ ລັດມັນແຂງແຮງ ມັນມີຢູ່ບໍ່ໄດ້ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟກະໄອຕາຍຍ້ອນບໍ່ມີເງິນຕານະ ບໍລິຫານກໍບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ສ່ວນທາງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກໍໄດ້ປະກາດເ ພີ່ມເງິນເດືອນ ປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຈາກ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບ ມາເປັນ 1 ລ້ານ 6 ແສນກີບ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ກໍຄືມື້ວານນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມັນຍັງອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນເທົາເລື່ອງ ຄ່າຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ ເມື່ອສະພາບເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງເລື້ອຍໆ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນລ້ວນ ສົມສີຫາປັນຍາ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງໄຊຍະບູລີ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເ ທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 9 ທີ່ຫາກໍຈົບລົງເມື່ອໝໍ່ໆມານີ້ວ່າ ບັນຫາເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ຍ້ອນການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງຂາດສະມັດຕະພາບ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກຖີບຕົວຂຶ້ນຢ່ າງວ່ອງໄວ ຄືບັນຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນກວ່າໝູ່ ທີ່ກະທົບໃສ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA